ٻئي فائدا ٿيندا هن منجهان پوء اسان جا مفسر به ائين ٿا چون ۽ پنهنجي تورات جا مفسر به چون ٿا ته آخرت جو فائدو ٿيندو تنهنجو ينفعنا او نتخذه ولدا يا اسين هن کي پنهنجو پٽيلو ڪري ڪنداسون پٽ ڪري وٺنداسون ڇو جو هنن کي پٽ ڪونه ٿي ٿيو. هاڻي آيت اڃا هلي ٿي ان ۾ ڄڻ ٻي وري ڳالهه ٿي اچي وڪذالڪ مڪنا ليوسف في الارض انهي ساڳي آيت ۾ الله تعالي چئي ٿو اهڙي طرح سان اسان يوسف عليه السلام کي تمڪنت ڏني اٿارٽي پاور ۽ هن کي رهائش مطلب ته اهڙي قسم جو هن جي رهائش ٿي مڪان ڏنوسون پاڻ سنڌي ۾ چئي ٿو مڪان مڪان معنيٰ هڪڙو پوزيشن هڪڙي حالت هڪڙي جيڪا

ليوسف في الارض ڌرتيء تي ڌرتيء تي هن کي اهڙي نموني سان مطلب ته هو کوهه ۾ هليو ويو ان مان کوهه مان ڪڍيوسون هن کي هاڻ ڌرتي تي جيڪو آهي سو ان کي تمڪنت ڏنيسون هن کي اٿارٽي پاور ڏنوسون هن کي رهائش جڳهه ڏنيسون اهڙو مڪان ڏنوسون اهڙو اهڙي ڳالهه ڏنيسون جنهن منجهه هو اڳتي انسان ذات کي فائدو ڏئي سگهي ٿو پر جڏهن ڀائر آخر ۾ جڏهن سڃاڻپ ڪرائي ٿو پنهنجي ڀائرن سان تڏهن چئي حضرت يوسف عليه السلام انهن کي چوي ٿو ته تورات منجه ته پنهنجو توهان تي ڏوهه ڪونهي ڪو لا تثريب عليڪم اليوم جيئن قرآن شريف ۾ به آهي ته توهان تي ڪو ڏوهه ڪونهي پر تورات ۾ وڌيڪ لفظ آهي ته مون کي الله تعاليٰ ئي موڪليو آهي هتي زندگي جي بچاء جي لاء زندگيء جي بچاء ڪيئن ته هي جيڪو ڏڪار آيو ست سال ۽ ان منجهان ڪيئن ماڻهن کي ڪڍيائين، ڪيئن اٿارٽ پنهنجو ان جي صلاحيت پنهنجي استعمال ڪيائين جو اناج پنهنجو گڏ ڪري ان کي رکي ۽ پنهنجو اهڙي نموني سان ورهاست ڪيائين اهي ست سال ڏڪار وارا جو نه رڳو مصر پر ڪنعان ۽ ٻيا جيڪي ملڪ ڀر پاسي وارا اهي اچي ۽ مستفيض ٿيا ۽ انهن جون حياتيون بچيون ان ڏڪار مجان. ڏڪار جڏهن اچي ٿو پوء جيڪڏهن مصلحت وارا پنهنجا ماڻهو ناهن ڌرتي تي ۾ ته پوء ان ڏڪار منجهان تمام گهڻا نقصان ٿا ٿين پر جيڪڏهن ڪو ماڻهو آهي جيڪو سوچي ٿو اڳ ۾ ئي ويچار ڪري ٿو ڇا ڪرڻو آهي ڏڪار اچڻو آهي پوء ڇا ڪبو هاڻي هي ارٿ ڪوئيڪ آيو آهي اڄ اڄ ڪهڙي تاريخ آهي پنهنجو هي ايڪيهين تاريخ ٿي وئي آهي پنهنجو ويهين تاريخ پنهنجو آڪٽوبر جي ڪهڙو ڏينهن هو سومر جو ڏينهن سومر ڏينهن ۾ هڪڙو وڏو زلزلو آيو آهي پاڪستان ۾ هن کان اڳ ۾ ٻه هزار پنج ۾ آيو اهڙي قسم جو زلزلو انهي سڄي علائقي ۾ سڄ ساڳئي مهيني ۾ آڪٽوبر جي مهيني منجهه ته هاڻي ان منجهه پوء ماڻهو هزارين مري ٿا وڃن هينئر هيستائين جيڪا ڳالهه آهي سا اها آهي ته ڀئي هيترا ماڻهو مارجي ويا آهن الائي هڪ سؤ اڻيتاليهه يا ڪيترا رڳو پاڪستان ۾ اڃا بدخشان وغيره جو حال احوال جي خبر ڪونهي هيڏانهن هندستان ۾ به ان جو محسوس ٿيو آهي بهرحال پوء جيڪو ماڻهو آهن صلاحيت وارا ۽ ان کي سنڀالڻ وارا ته پوء ان کان اڳ ۾ ئي خبر پئجي ٿي وڃي ته ڀئي هتي زلزلو اچڻو آهي سسميسٽڪ يا جيڪا ٽيڪنالاجي آهي هينئر خبر پئجي ٿي وڃي ته ماڻهو اهڙين جڳهين ۾ مان هٽي ٿو وڃي ٻاهر وڃي ٿو هليو پر يا زلزلو ٿو اچي سونامي ٿي اچي ته ماڻهو طوفان ٿا اچن ته هاڻي جيڪڏهن صلاحيت آهي ماڻهن منجهه ته پوء ماڻهن کي ڪڍي ٿا وٺن ۽ پوء هاڻي آمريڪا وغيره منجهه اچن ٿا اهي زلزلا پر اتي نقصان گهٽ ٿا ٿين جپان وارن جيڪو آهي سو پنهنجي صلاحيت پيدا ڪئي آهي پر ته به الله تعاليٰ جيڪو ڪرڻو آهي سو ڪري ٿو

يتبوأ منها حيث يشاء معني ان کي ڪو پاسپورٽ جي ضرورت ڪونهي هو جنهن پاسي چاهي ان پاسي وڃي سگهي يعني سڄو مصر جيڪو مملڪت هئي هن جي پيرن هيٺان هئي هو پنهنجي رٿ تي چڙهندو هو جيڪا هڪ گهوڙي واري يا ڪيترن گهوڙن واري گاڏڙي ٿيندي هئي اڳي زماني ۾ ان تي چڙهندو هو پنهان ويندو جتي وڻيس اتي وڃي سگهيو ٿي مطلب ته اهو هڪڙو نقش ٺهي ٿو وڃي انسان ذهن ۾ ته حضرت يوسف عليه السلام ڪهڙي نموني سان سڄي مصر ۾ جتي وڻيس ٿي اتي ٿي ويو ڇو جو هن کي پروٽيڪٽ ڪرڻو هيو هن کي بچنا اناج جيڪو آهي سو گڏ ڪرڻو هو اتي رکڻو رکرائڻو هو ته پنهنجي نظرن جي اڳيان ماڻهو رکي ٿو ته پوء اها ڳالهه هلي ٿي جيڪڏهن ٻين جي حوالي ڪري ٿو ڇڏي ڳالهه ته پوء اها ڳالهه نٿي ٿئي ان ڪري چئي ته پنهنجو سنڌيء ۾ شاهه صاحب يا ٻئي شاعر ڪنهن چيو آهي ته نينهن نياپي نه ٿئي، نينهن جيڪو آهي سو نياپي سان ڪونه ٿيندو، يعني عشق جيڪو آهي، محبت جيڪا آهي، جيڪو ڪم آهي ڪرڻو آهي ماڻهوء کي، اهو پنهنجي هٿن سان جڏهن ڪندو تڏهن ٿيندو، باقي چئبو هو فلاڻا ڪري ڇڏجان، هو فلاڻا تون ڪري ڇڏجان، هو فلاڻا تون ڪري ڇڏجان، پوء هو ڪونه ڪندا، ڇو جو هنن کي خبر ڪونهي ڪيئن ڪجي، ڇا ڪجي، پوء جڏهن ويندو اتي هنن کي ٻڌائيندو، چوندو هيئن ڪريو، هيئن ڪريو، هيئن ڪريو، وري ٻئي هنڌ ويندو اتي هنن ماڻهن کي چوندو،

اتي رهائش ٿي اختيار ڪيائين جتي چاهيو ٿي اتي ويو ٿي پر اڄڪلهه جي زماني ۾ ماڻهو کي پاسپورٽ جي ضرورت ٿي پئي پنهنجي ئي ملڪ ۾ ڪڏهن ڪڏهن ته پنهنجي ئي ملڪ ۾ پاسپورٽ معني وڃي هوڏانهن اهو ڪارونجهر جبل ڏانهن پاڪ پر يوسف عليه السلام کي ڪنهن پاسپورٽ جي ضرورت ڪونهي ڪنهن کي پڇڻ جي ضرورت ڪونهي پوء اهڙو وقت جڏهن اچي ويو حالانڪ هتي غلام ٿي آيو هو پر هاڻي هتي پهريون دفعو آهي جو الله تعاليٰ چئي ٿو ڪذالڪ مڪنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث جو جيڪو پهرين پنهنجو حضرت يعقوب عليه السلام خواب جو تعبير ڪندي ٻڌايو هو ته توکي تاويل احاديث الله تعاليٰ ٻڌائيندو ته احاديث جو مطلب ٻئي ٿيو ته هڪڙو جيڪو خواب آهن اهي به حديث حدث حادث معني واقع واقعا ٿين ٿا جيڪي ۽ حديث جيڪو پاڻ ڪتاب حديثن جو ڪتاب پڙهندا آهيون اهي حديث به معنيٰ واقعا آهن جيڪي رسول الله صلي الله عليه وسلم جي زندگي جا آهن ان جون ڳالهيون آهن ۽ انهيء جي ڪري اها حديث آهي پر قرآن شريف کي خود به الله تعاليٰ حديث ڪيو آهي يا حديث جو نالو ڏنو آهي جو هن ۾ به واقعن جون ڳالهيون آهن پراڻا زمانن جون به ڳالهيون آهن ۽ رسول الله صلي الله عليه وسلم جي تي جيئن لٿو آهي طور پنهنجو قرآن شريف اهڙي نموني ان جي ڳالهه آهي تنهن ڪري هن کي به الله تعاليٰ قرآن شريف کي به حديث چيو آهي ته حديث جي معنيٰ هتي خصوصن معنيٰ جيڪو ٿيڻ ٿيندڙ جي ڳالهه آهي، آئندي انهيء جو ڪيئن پلاننگ ڪجي، ان جو ڪيئن انتظام ڪجي، ان جي ڪيئن رٿابندي ڪجي، ٿنڪ ٽينڪ جيڪي ماڻهو سوچيندا، اهو الله تعاليٰ سيکاريندو، سيکاريندو ڪهڙي وحي سان، پنهنجو وحي معنيٰ انسپريشن ڪيئن چئجي يا جبرئيل عليه السلام اچي يا مطلب معنيٰ هي دل ۾ الله تعاليٰ وجهي يا پردي جي پويان الله تعاليٰ ڳالهائي، اهي ٽي طريقا آهن جيڪي سورت شوريٰ منجهه الله تعاليٰ ٻڌايائين ته ههڙي نموني سان الله تعاليٰ ماڻهن کي

هاڻ ماکيء کي ته ڪا نبوت ڪونه ملي پر ان کي الله تعاليٰ چئي ٿو اوحي اوحينا الي النحل اسان وحي ڪيوسون نحل کي ماکي جي مک کي ته هاڻ اها معنيٰ ٻي آهي هو وحي ڪرڻ جي ۽ انسپريشن جيڪو شاعرن کي ٿئي ٿو مثلاً شاهه عبداللطيف بيت ڪي چيا آهن يا اقبال چيا آهن يا فلاڻي شاعر چيا آهن پوء هن منجهه اهو سنگهر جي سنگهر اچي ٿي بس الفاظ ائين اچن پيا جهڙو ڄڻ اندر منجهان نڪري ٿا اچن پر مطلب ته هن ٺاهيا به ڪونه هجن ائين ٺهي ويا هجن هليا ڪهڙي نموني سان اهو به هڪڙو انسپر انسپريشن آهي هڪڙو ڇا چئجي ڪش ڪش مڪاشفو آهي ڪشف آهي يا اهلا الهام آهي ته اهڙي قسم جا مختلف لفظ استعمال ٿين ٿا هاڻي نبوت ڪونهي انهي ڪري وحي جبرئيل عليه السلام اسان وٽ ڪونه ٿو اچي پر الهام آهي ڪشف آهي ۽ پنهنجو هدايت آهي الله تعالي پنهنجي رحمت سان انسان جي دل ۾ وجهي ٿو ڳالهيون انهي ڪري جيڪي اسان جا علماء آهن وڏا وڏا پوء انهن کي الله تعالي علم ٻڌائيندو ڪا سمجهائيندو ڳالهه قرآن شريف جي ڪا ڳالهه سمجهائيندو يا وري ڪا ٻي ڳالهه دنيا زماني جي پوء انهن کي سمجهه ۾ اچي ٿي ڳالهه الله تعالي اهڙو رحم ڪري ٿو

هي آهي هي آيت جو حصو آهي آيت پوري ڪونهي مطلب ته الفاظ پورو ڪمپليٽ سينٽينس آهي ڪلاز جنهن کي چئجي انگريزي ۾ ته پورو ڪلاز آهي جنهن ۾ سبجيڪٽ آهي آبجيڪٽ آهي پنهنجو سڀ ڪجهه آهي هن ۾ پر هي اڃا ان آيت جو هڪڙو حصو آهي ۽ هي جيڪو آهي سو اسينس آهي هن سورت جو يعني هي سورت جو جوهر آهي سورت جو سڄي جو ڄڻ فوڪل پوائنٽ جيڪا آهي سا هي آهي، والله غالب علي امره، الله بيشڪ غالب آهي پنهنجي امر ۾، پنهنجو جيڪو ڪم ڪري ٿو، جيڪو چاهي ٿو ڪري ٿو، اهو الله تعاليٰ جي حڪم هيٺ آهي ۽ هي لفظ جيڪو آهي سو هتي اهو سينٽرل آهي سڄي قرآن جو به چئجي ۽ سينٽر آهي سڄي هن سورت جو، والله غالب علي امره ولڪن اڪثر الناس لا يعلمون پر گهڻا ماڻهو جيڪي آهن سي اها ڳالهه نه ٿا سمجهن ولا يعلمون نه ٿا ڄاڻن نه جو گهڻن ماڻهن کي اها خبر ڪونهي يعني خبر ته آهي پر سڀ ڪو دل ۾ اسين سڀئي چوندا ها اسين مسلمان آهيون الله سڀ ڪجهه ٿو ڄاڻي يا سڀ ڪو ڪري سگهي ٿو پر واقعي دلون دليون اها ڳالهه اسين ڪونه ٿا سمجهون گهڻا گهڻا اسان منجهان جيڪي آهن سي اسان جهڙا مطلب ته گهڻئي آهن ويچارا ايمان جا ڪچا انهن کي ڪانهي ڪو الله تعاليٰ جي هٿ ۾ آهي سڀ ڳالهه اهي چوندا مڙئي فلاڻي پير جي فلاڻي ماڻهو جي فلاڻو جيڪو گورنر آهي ڪي ڪليڪٽر آهي ڪي ڌوڙ فساد ايس پي آهي ڊي ايس پي آهي اهو جيڪو ڪم ڪندو منهنجو وڏيرو آهي اهو ڪم ڪندو منهنجو فلاڻو ماڻهو منهنجو ڪم ڪندو اهو به هڪڙو ڄڻ هڪڙي لحاظ کان چئجي ته اهو سمجهه ننڍو شرڪ آهي جو ماڻهو الله کي ڇڏي ۽ ٻئي جي هٿان سمجهي ته ڪم منهنجو ٿيندو فلاڻو جيڪو به رزق جو ڪم آهي يا نوڪري جو ڪم آهي يا اٿڻ ويهڻ جو ڪم آهي يا ٻارن ٻچن جو ڪم آهي يا اولاد جو ڪم آهي يا جيڪو به انسان کي گهرجون ٿين ٿيون دنيا منجهه به آخرت جون به، اهي جيڪڏهن ٻين جي هٿان ڀانئي ته فلاڻي جي هٿان ٿينديون، فلاڻي جي هٿان ٿينديون ته اهو هڪڙو چئجي ته ننڍو، ننڍي قسم جو شرڪ آهي. پر پوء ڪي شرڪ آهن الله تعاليٰ معاف ٿو ڪري، پوء شرڪ جيڪو واقعي ظاهر پڌرو جيڪو شرڪ آهي جو الله کان سواء ٻئي ڪنهن کي پوڄڻ، پوڄڻ باقاعدي عبادت ڪرڻ ٻئي ڪنهن جي الله کان سواء

سو حضرت علي رضي الله تعالٰي فرمايو ته آئون مطلب ته همت وارو ماڻهو آهيان پنهنجو ڪم وارو آهيان ڄاڻ سڃاڻ منهنجي گهڻي پوء ڪي آئون رٿون رٿون رٿيان ٿو ته منهنجون هيئن ٿين نه آئون ڪوشش ڪريان ٿو يا سڀئي منهنجي مدد ڪن ٿا پر نٿو ٿئي ڪم اهو ان ڪري پوء آئون چوان ٿو ته نه الله تعالٰي وٽ جيئن لکيل آهي تيئن پوء ٿيندو ان ان ڪري مون کي پوء قضا ۽ قدر جي ڳالهه جيڪا سمجه ۾ اچي ٿي ته ائين آهي پر هتي به جيڪو الله والله غالب علي امره

پر يوسف عليه السلام چاهيو هيئن ٿيو هيئن ٿئي پر هيئن ٿيو پر الله تعاليٰ پنهنجي امر ۾ غالب آهي جيئن هن ڪرڻ ٿي چاهيو تيئن ٿيو نيٺ بالاخر اهو سڀ هڪڙو اسان پڙهنداسون جو عالمن اهي ڳالهيون لکيون آهن ۽ پنهنجو ثعلبي لکيو آهي يا پنهنجي ٻين گهڻن عالمن اهي ڳالهيون لکيون آهن گڏ ڪيون آهن پوء آئون وري اهو پڙهندس انشاء الله آمين پر هن تيسين معنيٰ هنن ٻنهي آيتن جي ڪري ٿا وٺون ته والله غالب علي امره ولڪن اڪثر الناس لا يعلمون هاڻي هي هن هي جيڪو آيت جو حصو آهي ولڪن اڪثر الناس لا يعلمون هن سورت ۾ گهڻائي دفعا ٿو اچي ته گهڻن ماڻهن کي خبر ناهي هيئن آهي پر گهڻن ماڻهن کي اها خبر ناهي جو انهن کي يقين ڪونهي پر دل منجهئون ته مڃين ٿا مٿان زبانون مڃن ٿا ته ها الله آهي ۽ ۽ فلاڻو هيئن ڪري سگهي ٿو ائين ڪري سگهي ٿو پر هي جيڪا اهڙي قسم جي آيت جو حصو ٻين هنڌ به قرآن شريف ۾ هن سورت ۾ به خصوصاً آهي ٻه ٽي دفعا ولڪن اڪثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده هاڻي هتي ڳالهه وري ٿورو اڳتي ٿي ٿئي معنيٰ جڏهن وري بالغ ٿيو پورو پڪو ته بالغ ٿي هليو. معنيٰ هتي ان وقت بالغ اڃا ڪونه هو، پوء جڏهن پڪو پورو ٿيو. هاڻ پڪو پورو بلوغت جيڪا آهي سا چون ٿا عالم اسان جا ته اهو ڄڻ سترهن سال ارڙهن سال کان وٺي ٽيهن سالن جي عمر هيء بلوغت يعني جنهن ۾ نه رڳو فزيڪل ميچيورٽي ٿي چوويهن سالن تائين ميچيورٽي سائنسدان چون ٿا ته ان کان پوء گروٿ جيڪا مٿي هائيٽ جيڪا آهي اها

پورو بالغ ان سينس ۾ ٿئي ٿو ته ميچيورٽي ان کي حاصل ٿئي ٿي ذهني طرح سان اسپريچلي طرح سان پوء ان ڪري سورت الاحقاف ۾ آهي ته اهو ماڻهو جي نالي جنهن جي نالي الله تعالٰي فرمايو ته جڏهن هو چاليهن سالن جو ٿئي ٿو پوء رسول الله صلي الله عليه وسلم جڏهن چاليهن سالن جو ٿيو تڏهن نبوت ملي ته اهو ڄڻ بلغ اشده هو اها شديد بال بال بالغ هئڻ جي جيڪا حالت آهي ٽيهن کان چاليهن سالن تائين اهو جيڪو عرصو آهي تنهن ۾ مينٽل ۽ اسپريچوئل جيڪا آهي سا قوت اها وڌي ٿي انسان جي فزيڪل جيڪا آهي سو چوويهن سالن تائين هلي ٿي ان کان پوء وري هاڻي پوء ڊائون ٿيڻ شروع ٿيندي پوء مطلب چاليهن سالن کان پوء وري ذهن به جيڪو آهي سو ٿورو گهٽ ٿيڻ شروع ٿيندو پوء پنجاهه سٺ سال پوء ستر اسي اسي مت کسي سنڌي ۾ وري سڀني ۽ ٻين ٻولين ۾ به اهڙي قسم جا

بهرحال جيئن عمر وڌي ويندي وڌندي ويندي الله تعاليٰ هڪڙي هڪڙي پاسي فرمايو ته ومن نعمره ننڪسه في الخلق سورت ياسين ۾ ته جڏهن جيئن اسان وڌيڪ عمر ڏيندا وينداسون تيئن ان جي جيڪا حالت ناقص ٿيندي ويندي هيٺ پوندي ويندي برعڪس ٿيندي ويندي يعني ماڻهو جواني جي طاقت ۽ قوت جي منجهان ڦري ضعف جي حالت ۾ ٿيندو ويندو اهو هڪڙو هڪڙي اهڙي پاسي پر ٻئي پاسي الله تعاليٰ فرمايو جيئن ماڻهو وڏو ٿو ٿئي تيئن هن جو الله تعاليٰ وٽ مرتبو جيڪڏهن چڱو آهي بڇڙو آهي ته پوء ته هن جو الله تعاليٰ شرم ٿو ڪري هن کان جو هو ڪا دعا گهري ۽ قبول نه پوي هو ڪا ڳالهه چوي اها قبول نه پوي ان ڪري الله تعاليٰ ان جي عزت ٿو ڪري

چي هي وقار الله تعالي فرمايو ته اهو وقار آهي چي پوء الله تعالي پوء حضرت ابراهيم عليه السلام فرمايو ته يا رب زدني وقارا منهنجو وقار وڌاء پوء الله تعالي ان معنيٰ ۾ اسان وٽ حديثون آهن يا ٻيون روايتون آهن جن منجهه آهي ته جي عمر ۾ وڏو ٿيندو ته الله تعالي هن جي عزت ٿو ڪري توقير ٿو ڪري ان ڪري انسان ذات کي به کپي ته پنهنجي وڏن جو ادب ڪري وڏن جو خيال رکي يا انهن جي عزت ڪري توقير ڪري جو شان انهن جو سمجهه ۾ اچي انهن جي سان سٺي سهڻي نموني سان هلي ڀلي پنهنجو هجي وڏو يا پرائو هجي ڀلي ٻين جو هجي پر هن جي عزت کي ڏسي ته وڏو آهي ته هن جي عزت ڪجي هن کي مدد ڪجي هن کي جيڪا به مطلب ماڻهو هن جي ڪم ۾ اچي سگهي ته اهو اچي اچڻ جي ڪوشش ڪري اها ڳالهه ولما بلغ اشده جڏهن پورو طاقت وارو ٿي ويو پوء جواني کي اچي ويو آتيناه حڪما و علما هاڻ حڪم ڏنوسون ۽ علم ڏنوسون هاڻ حڪم جيڪو آهي گهڻو ڪري پوء ان معنيٰ ۾ معنيٰ وٺندا آهن ته حڪم معنيٰ نبوت آهي الله تعاليٰ نبوت هن کي ان جڏهن اشد ٿي ويو تڏهن نبوت ڏنائينس هن کي علم ڏنائين پر پوء تورات وارا وري چون ٿا ته حضرت يعقوب عليه السلام سڀ ڪجهه سيکاريو حضرت يوسف عليه السلام کي جيڪو هن سکيو پنهنجي حضرت اسحاق کان يا حضرت ابراهيم عليه السلام کان يا پنهنجو حضرت اسحاق جيڪو سکيو پنهنجي شام کان ان کان يا ٻيا جيڪي مطلب ته اڳيان نوح عليه السلام کان جيڪو سکيائون مطلب هڪ ٻئي کي نبي سيکاريندا آيا يا ٻڌائيندا آيا يا الله تعاليٰ پاڻ به معنيٰ جو نبوت ڏئي ٿو نبوت جيڪا آهي سا ڪو ان پيٽون ڪونه ٿي اچي يا ڪسبي ڪمال ڪونهي ڪو محنت سان ڪونه ٿو ملي الله تعاليٰ جنهن کي چونڊي ٿو ان کي ڏئي ٿو پوء وحي ڪري ٿو پر پوء اهڙي نموني سان مطلب ته نبي ظاهر آهي ته نبي جي گهر ۾ ماڻهو پيدا ٿيندو ٿو اهو نبوت جون ڳالهيون جيڪي آهن سي هو ٻڌندو ڏسندو اکين سان ته اهو سکندو ان منجهان به اها به ڳالهه آهي هاڻي هتي فرمائين ته انهي ساڳي آيت آهي اڃا پنهنجو ٻاويهين هاڻي آيت ٿي شروع ٿي وئي جيڪا فلما ولما بلغ اشده هاڻي سورت ۾ ولما فلما تمام گهڻا دفعا آهن ڪي ڪٿي ولما آهي ولما پوء جڏهن فلما پوء جڏهن ولما ۽ جڏهن ته اهي هن سورت ۾ گهڻا دفعا آهن ۽ پوء اهي جيڪي حافظ آهن انهن کي اهي ولما فلما ومن دخل ومن فلما دخل ولما دخل اهي به گهڻا دفعا اچن ٿا پوء ڪنفيوز ڪرڻ جي لاء گهڻيون ڳالهيون آهن پوء مشابهت واريون آيتون آهن اهڙيون پوء انهن کي حافظن کي سکڻو پوندو ته ڪٿي ولما چوان ڪٿي فلما چوان ان ڪري هاڻي هتي آهي ولما ته ولما بلغ اشده آتيناه حڪما و علما حڪم ڏنوسون ائين نبوت ڏنيسون يا حڪمت ڏنيسون وزڊم ڏنوسون ۽ علم ڏنوسون ان کي پاڻ علم جيڪو آهي سو علم لدني هن کي چئجي جو الله الله سکيو ته ڪون ڪنهن استاد وٽان پنهنجو علم ڏنوسون اسان پنهنجي طرفان علم لدني جنهن کي چئجي پوء اهو علم لدني جو ذڪر سورة ڪهف ۾ اچي ٿو جو خضر عليه السلام جي متعلق الله تعاليٰ چيو ته اسان هن کي علم لدني ڏنوسون هڪڙو اهو لدني آهي هڪڙو ٻيو ٿرو وحي آهي وحي وحي آهي اهو حضرت جبرائيل عليه السلام ٿو اچي جيڪو حضرت موسيٰ عليه السلام کي علم آهي ۽ هي لدني علم آهي الله تعاليٰ ڊائريڪٽ هن کي علم ڏئي ٿو وحي جبرائيل کان سواء

محسنين منجهان ۽ اهي جيڪي قيدي آهن اهي به چون ٿا ته اسين توکي محسنين مان ڏسون ٿا ۽ پوء ڀائر به نيٺ بالآخر جڏهن هن کي اڃا سڃاڻن ڪونه ٿا تڏهن چوندا اسين توکي محسنين مان ڏسون ٿا مهرباني ڪري اهو ڀاء اسان کي اهو بن يامين جيڪو آهي اهو تون نه رک ۽ اسان منجهان ڪنهن کي هڪڙي کي رک اسين توکي محسنين مان ڏسون ٿا ته پوء مطلب ته سڀئي پوء اهو سرٽيفڪيٽ الله تعاليٰ پنهنجي طرفان ٻه دفعا سرٽيفڪيٽ ڏئي ٿو اهو ساڳيو ته تون محسنين منجهان ته هتي اهو هڪڙو پهرين دفعو چيائين وري ٻئي هنڌ آخر ۾ چوندو ته پنهنجو محسنين منجهان آهي ته تنهن ڪري هي محسنين منجهان هئڻ يوسف عليه السلام جو بار بار ٿئي ٿو اها ڳالهه هتي ڪئي سون پر هاڻي انهي ۾ ڳالهه ٿا ڪيون ته تورات منجهه ڳالهه ڪيئن آهي اڃا اڃا مائي جي ڳالهه نه آهي حضرت زليخا عليه السلام جي ڳالهه اڃا ڪون ٿا ڪيون ان کان اڳ ۾

ان کي پنهنجو ڪڍي ٿا ڇڏن يا هو ڊموٽ ٿا ڪري ڇڏن ان کي يا هو پنهنجو ويو هليو هنن جي نظر مان ڪري ڇو جو نيٺ هن کي چيائون ته تون جيڪڏهن نه چوئين ها صلاح نه ڏين ها ته هن کي وڪڻڻ جي ته اسان نه وڪڻون ها يا تون جيڪڏهن صلاح اسانکي ڏين ها ته ڀئي هن کي نه قتل ڪيو نه وڪڻو ۽ پنهنجو واپس موٽائي ٿا هلون پيء وٽ ته پوء موٽائي اچون ها هاڻي تو اسان کي ويل ۾ وجهي ڇڏيو اسان کان سٺو ڪونه ٿو ٿئي جو پيء کي اهڙو حالت ۾ ڏسون جو هو پنهنجو هر وقت روئي ٿو يا هر وقت هي ٿو ڪري ۽ پنهنجو تون تون جي نه ڪرين ها ته پوء ائين نه ٿئي ها هاڻ هو ڏوهه هڻن ٿا اهو مٿس ته الائي ڪنهن ٺاهيو آهي اهو ڪتاب اهو جيڪو اٺٽيهون چيپٽر جيڪو آهي اهو وڌو اٿئون هاڻ ان منجهه ڄڻ انهي معنيٰ سان پوء هو نڪري ويو هليو هنن کان ٻاهر وڃي ٻئي هنڌ رهيو اتي به وري شادي ڪيائين وري ڌارين ماڻهن منجهان پوء اتي وري شادي ڪيائين وري انهي سندس جيڪا نونهن هئي ان سان بڇڙائي ڪيائين، ڇا ڪيائين، ڇا ڪيائين، پوء مطلب ته اهو سڄو هڪڙو قصو پورو ان اٺٽيهين چيپٽر ۾ آهي جيڪو نه رڳو Irrelevant آهي ان سان ان جو واسطو ڪونهي پر ان ۾ هڪڙي بڇڙائي جي ڳالهه آهي تمام هڪڙي سخت واهيات ڳالهه جيڪا نبين جي اولاد کان مطلب ته ماڻهو Expect ڪونه ٿو ڪري توقع ڪونه ٿو ڪري سگهي پر اهڙي قسم جي پوء اها تمار مائي آهي جيڪا پوء ان سان منهن ٿي ڏئي پوء اهڙي قسم جو ها هاڻ اهو سڄو هنن جي ڪتابن ۾ آهن اهي ڳالهيون ته پوء هنن جي ڄڻ سوسائٽي ۾ به اهڙي قسم جون ڳالهيون ٿين ٿيون جنهن کي Incest چئبو آهي انگريزي منجهه ته مطلب ته جيڪا ماڻهو جنهن سان شادي ڪرڻ جو الله تعاليٰ حق نه ڏنو آهي موسيٰ جي شريعت ۾ عليه السلام جي ۽ محمد صلي الله عليه وسلم جي شريعت ۾ يا ابراهيم عليه السلام جي شريعت ۾ نوح عليه السلام جي شريعت ۾ حق نه آهي جنهن سان شادي ڪرڻ جو ان سان ماڻهو Sexually

انهيء منجهه پوء وري چندا اسماعيلي کڻي ويا، هن کي مصر ۾ ڏنائون. هاڻ مصر ۾ جيڪو آ جنهن ماڻهو خريد ڪيو پوٽيفر ان جو نالو ٿا اتي ڏين، پوٽيفر آهي اهو جيڪو بادشاهه جو گارڊ جو ڪئپٽن آهي، آهي يا ڇا آهي پوء جيڪي يهودي آهن وري ٽرانسليٽ ڪن ٿا جيڪو انگريزي ۾ ته ان جو مطلب ٿو ٿئي ته هو سلاٽر هائوس جو پنهنجو ڪاسائي ڪاسائين جو وڏو آهي يا پنهنجو ڪئپٽن آهي گارڊ جو يا جيل جو هن جو يعني پنهنجي زماني ۾ چئجي ته هوم منسٽر جيڪو آهي جيڪو سڀئي کاتا جيل جا به هن وٽ آهن پوليس جا به هن وٽ آهن گارڊ به هن وٽ آهن اهي سڀئي ڌندا سڀ سنڀالي ٿو اهڙي قسم جي هن وٽ ڪا نوڪري بادشاهه وٽ اهو عزيز مصر جي پر عزيز مصر اسان وري سمجهون ٿا ته هن وٽ پئسا خزانا هي هو اهي به ڳالهيون هونديون پر پوء جيڪو به هيو تورات ۾ جي هينئن ۽ پنهنجو ان ۾ هينئن هاڻ اهو وٺي ٿو اچي پوء هن جي تربيت ٿئي ٿي ۽ حضرت زليخا جيڪا آهي جنهن جو نالو زليخا جو قرآن شريف ۾ ڪونهي ۽ نه ڪو تورات ۾ الاء ڇا نالو آهيس پنهنجو پر جيلي هو جيلي هو زليخا زليخا اهڙي قسم جو نالو وٺن ٿا پر پوءِ هن کي پوٽيفر جي وائيف ڪري سڏين ٿا، هو قطمير جيڪو به چون هن کي ته پوء هو ان وٽ مطلب ٿي رهي ٿو ۽ ان جي تربيت اهڙي نموني سان ٿئي ٿي جيڪا به ۽ تورات جي حساب سان هو جيڪو مالڪ آهي سڀ ڪم هن جي حوالي ڪري ڇڏي ٿو ڇو جو اتي تورات ۾ ٿوري تفصيل آهي ته ڪهڙي نموني سان حضرت يوسف عليه السلام جي جنهن ڪم ۾ هٿ ٿي وڌو ان ۾ برڪت ٿئي ٿي انهيء ڪري پوء ڏٺو جڏهن مالڪ ته ڀئي هي ته تمام سٺو آهي سڀ ڪم سهڻي نموني سان سنڀالي ٿو ته سڄي گهر جا ڪم ڪاريون آهن سي هن جي حوالي ڪري ڇڏيئين ته تون سڀ ڳالهه کي سنڀال ۽ آئون ڪنهن به ڳالهه ۾ ڪونه آهيان باقي رڳو مون کي ماني کپي ۽ پنهنجو منهنجي زال منهنجي زال آهي باقي سڄي ٻي ڳالهه تنهنجي آهي پوء هو سڄو ڪم سنڀالي ٿو گهر جا سڀئي ڳالهيون پوء اهو ڄڻ تورات ۾ اهڙي نموني سان تفصيل سان